ສຳລັບລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອແລງມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດຂອງນາງສາວທອງວອນ ສໍສຳພັນ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນຊາວໜຸ່ມ 5 ຄົນຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໂຄງການລິເລີ່ມຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ ມຈາກເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື Young Southeast Asian Leadership Initiative Program ເພື່ອມາທັດສະນະສຶກສາອົບຮົມຢູ່ສະຫະລັດເປັນເວລາ 5 ອາທິດ ແລະ ໃນທ້າຍສັບປະດາຂອງໂຄງການ ທັງໝົດຄະນະໄດ້ເຂົ້າພົບປະທານາທິບໍດີ ບາຣັ ກ ໂອບາມາ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ນາງທອງວອນ ສໍສຳພັນ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັກສຶກສາ 5 ຄົນຈາກ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີຮວມທັງ ທ້າວບຸນມີ ສີບຸນເຮືອງ ນາງສິລິໄພທູນ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ນາງມະນິດຕາ ເຕົາສຸວັນ ແລະ ນາງຈິນຕະນາພອນ ແກ້ວວິຈິດ ອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 75 ຄົນຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໂຄງການຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມຈ າກເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມາທັດສະນະສຶກສາເປັນເວລາ 5 ອາທິດ ຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາ ທອງວອນໄດ້ມາສຶກສາສັງເກດການເບິ່ງການບໍລິຫານລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ສະມາຄົມຕ່າງໆ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນວັນທ້າຍສັບປະດາຢູ່ກັບຄອບຄົວຊາວອາເມລິກັນທີ່ໃຫ້ຄວາມອຸປະຖຳຢູ່ເມືອງ Decatur ລັດ Georgia ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທອງວອນເປັນຍິງສາວທີ່ວ່ອງໄວ ແລ ະ ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ສຳເລັດປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນປີ 2005 ຝ່າຍສັງຄົມວິທະຍາ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ທອງວອນໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດຝ່າຍອາຫານ ແລະ ກາ ນກະເສດ ຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2011 ຈົນເຖິງເທົ່າປັດຈຸບັນ ພື້ນຖານການສຶກສາໄດ້ກາຍມາເປັນຈຸດນຳພາໃຫ້ທອງວອນສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ການບໍລິຫານສັ ງຄົມ ທີ່ໄດ້ນຳພາທອງວອນມາສູ່ການອົບຮົມທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໂຄງການລິເລີ່ມຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2013 ໂດຍການກໍ່ຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 18-25 ປີ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງອາຍຸບໍ່ກາຍ 35 ປີ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານເພີ່ມພູນພັດທະນາເ ສດຖະກິດ ປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ການສຶກສາ ແລະ ພົວພັນກັບພົນລະເມືອງໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ໆສຳຄັນຄື ການສຶກສາສ່ວນຮວມປະຊາຄົມ ອະນຸລັກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານປະຊາຄົມ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ນອກນັ້ນ ບັນດານັກສຶກສາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ຫຼໍ່ຫຼອມປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຕ່າ ງໆຢ່າງໃດ ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕີຄວາມໝາຍການພົວພັນຂອງພົນລະເຮືອນ ສຶກສາການພັດທະນາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ການເປັນພົນລະເມືອງ ການສ້າງສັງຄົມ ພັດທະນ າເສດຖະກິດ ຮາກເຫງົ້າການເຄື່ອນໄຫວ ຜູ້ນຳການເມືອງ ແລະ ການອາສາສະໝັກ ບັນດານັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີໂອກາດໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳສັງຄົມ ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງ ຜົນກຳໄລ ໃນທີ່ສຸດ ບັນດານັກສຶກສາໄດ້ມາສະຫຼຸບການຢ້ຽມຢາມຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ເພື່ອຕິດຕາມກ່ຽວກັບໂຄງການອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ວີໂອເອ ໄດ້ສຳພາດນາງ ທອງວອນ ສໍສຳພັນ ໜຶ່ງໃ ນຈຳນວນນັກສຶກສາ ສປປ ລາວ 5 ຄົນ ຊຶ່ງນາງໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດຄວາມເປັນມາເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ທອງວອນ ສໍສຳພັນ ຢູ່ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ປັດຈຸບັນນີ້ນ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃສ ປັດຈຸບັນນີ້ນ້ອງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຈົ້າ ນ້ອງເຮັດວຽກນີ້ມາດົນແລ້ວບໍ ເຮັດວຽກໂຕນີ້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍເປັ ນເວລາ 4 ປີປາຍໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຂອງນ້ອງແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໜ້າທີ່ຂອງນ້ອງໂດຍລວມແມ່ນເວົ້າເລື່ອງແຜນການເນາະ ວ່າໄທເຮົາຊິມີການວາງແຜນ ວາງລະບຽບແນວໃດໃນການຊີ້ລວມວຽ ກແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກມະຫາພາກຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາເຮັດຢູ່ຫັ້ນນະ ຢູ່ສູນກາງເນາະ ໄທເຮົາເປັນພວກສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຍຸດທະສາດໃຫ້ກັບບັນດາອົງການ ຫຼືວ່າບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂະແໜງໂຕນີ້ ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການສອບເສັງເອົາທຶນ ທີ່ກຳກັບໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທອງວອນໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Young Southeast Asia Leader Initiative ນີ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາຢາກສ້າງ network ກັບບັນດາຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມອື່ນໆ ຈາກອີກ 10 ປະເທດນະ ນຳກັນຫັ້ນ ໂຄງການໂຕນີ້ຖືວ່າເປັນໂຄງການທີ່ວ່າເໝາະສົມ ເປັນໄລຍະສັ້ນ ທີ່ວ່າມີ ມີຈຸດປະສົງສ້າງທັກສະກາ ນເປັນຜູ້ນຳ ໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມມີຄວາມພ້ອມໃນການພັດທະນາປະເທດຂອງໂຕເອງຫັ້ນນະ ແລະ ນ້ອງຄິດວ່າໂຕນີ້ມັນສຳຄັນສຳລັບໄທເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອີ ໄດ້ໄປສະໝັກຕັ້ງແຕ່ທ້າຍ ປີ 2014 ເດືອນ 12 ເດືອນ 2 ເພິ່ນຕິດຕໍ່ມາວ່າ ອັນ ຟອມຂອງເຮົາ ອັນ ຜ່ານແລ້ວ ເພິ່ນຢາກສຳພາດຫັ້ນນະ ແລ້ວໄທເຮົາກໍມີການສຳພາດອີ່ຫຍັງຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວກະເພິ່ນກະອັນນັ້ນ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າໄທເຮົາຫັ້ນຖືກເລືອ ກ ເຈົ້າ ບັນດານັກສຶກສາຈາກ 10 ປະເທດ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ແຈກຢາຍກັນອອກໄປສຶກສາຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 5 ອາທິດ ເຊິ່ງແລ້ວແຕ່ ຂະແໜງການອົບຮົມທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກເອົາ ສ່ວນນາງທອງວອນໄດ້ເລືອກເອົາການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງມາຕົກຢູ່ເມືອງ Decatur ລັດຈໍເຈຍ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທອງວອນໄ ດ້ເລົ່າປະສົບການສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ຂອງພວກນ້ອງມັນຈະເວົ້າເລື່ອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຫຼືວ່າ civic engagement ຫັ້ນເນາະ ພວກເຮົາຈະໄປເບິ່ງເລື່ອງ ອັນນ່າ ຫົວຂໍ້ ອັນ ມັນແທ້ໆລະແມ່ນ ອັນ ການຄຸ້ມຄອງ ການບໍລິຫານ ກ ານດຶງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເມືອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ແລະ ອັນນັ້ນ ຂອງອີກ 3 ຄົນຫັ້ນຈະເວົ້າເລື່ອງການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ Decatur ຢູ່ໃນລັດ ອ່າ ຈໍເຈຍ ພາກໃຕ້ຂອ ງສະຫະລັດ ເມືອງນັ້ນແມ່ນເມືອງຄົນຜິວດຳແມ່ນບໍ່ ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ ອັນນາ ປະຊາກອນຄົນຜິວດຳແມ່ນກວມ 90 ເປີເຊັນ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ເຫຼືອແຕ່ 10 ເປີເຊັນເນາະ ດຽວນີ້ແມ່ນ ອັນນາ ຄົນສ່ວນຫຼາຍລະແມ່ນ ຄົນຂາວເຈົ້າ ເວລານ້ອງມາຢູ່ຫັ້ນ ນ້ອງພັກຢູ່ໃສ ຕອນນ້ອງໄປຫັ້ນ ໄລຍະ ອັນ ວັນຈັນຮອດວັນສຸກຫັ້ນ ພວກເຮົາຈະພັກຢູ່ໂຮງແຮມເນາະ ວັນ ວັນພັກສຸກເສົາຫັ້ນນະ ພວກນ້ອງໄປພັກຢູ່ ອັນ ນຳເຮືອນຄົນອາເມລິກ າ ໂອ ເພິ່ນຮັບຕ້ອນ ເຈົ້າ ແບບວ່າເຮັດເປັນໂຮມສະເຕຫັ້ນນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າວັດທະນະທຳຫັ້ນນະ ຄົນອາເມລິກາກິນຢູ່ແນວໃດ ໃຊ້ຊີວິດແນວໃດ ລະຄັນຊິຮຽນໂຕນີ້ແທ້ຕ້ອງ ຕ້ອງເຂົ້າເຮືອນ ເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າແນວນັ້ນເດ້ ລະກະ ກະແມ່ນອີ່ຫຼີ ເພາະເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດນຳເພິ່ນ ນັ່ງລົມກັນ ແບບສະບາຍໆ ລະເຮົາກະໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳຂະເຈົ້າຫຼາຍ ມັນບໍ່ ມັນແບບວ່າມັນ ມັນບໍ່ເປັນທາງການ ລະມີຫຍັງເຮົາກະຖ າມໄດ້ ມີຫຍັງຫັ້ນນະ ຄື ຄືເປັນການຮຽນຮູ້ນອກໂຮງຮຽນຫຼາຍກ່ອນເຈົ້າ ມັນມີສາມຄອບຄົວທີ່ວ່າໃຫ້ເຮົາ ເພາະວ່າແຕ່ລະອາທິດພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນ ໄດ້ ທິດທຳອິດຫັ້ນແມ່ນຄົນໂສດເນາະ ທິດທີສອງກະແມ່ນ ອັ ນນາ ແມ່ນ ອັນນາ City Commissioner ເພິ່ນກະ ເພິ່ນມີຜົວຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລູກ ລູກເພິ່ນແມ່ນອອກເຮືອນໝົດແລ້ວ ລະກະອາທິດສຸດທ້າຍກະແມ່ນລຸ້ນ ອັນນາ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ເຈົ້າ ເປັນສາມລຸ້ນເລີຍ ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປຢູ່ນຳ ເລື່ອ ງອາຫານການກິນເດ້ ເປັນຈັ່ງໃດ
ທຳອິດກໍຍາກເນາະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ລຶ້ງກິນ ລະແຕ່ ແຕ່ວ່າເຮົາກະມີປະສົບການ ແບບວ່າເຮົາກະເຄີຍເດີນທາງຕະຫຼອດຫັ້ນນະ ລະກະໄດ້ ໄດ້ອົດກິນຫັ້ນແຫຼະເນາະ ມັນ ມັນບໍ່ເຜັດບໍ່ເຄັມຄືອາຫານເຮົາ ແຕ່ວ່ າສຸດທ້າຍລະ ກະ ກະຢູ່ລອດວ່າຊັ້ນນະ ຢູ່ ໃນຕອນທ້າຍສຸດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມພົບພໍ້ສະຫຼຸບຜົນງານ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຊຶ່ງທອງວອນໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ຄື ແຕ່ວ່າອາທິດສຸດທ້າຍ ກ່ອນ ທີ່ທຸກເຮົາທຸກຄົນຈະກັບບ້ານຫັ້ນ ພວກເຮົາມາພົບກັນຢູ່ ອັນນາ ນະຄອນຫຼວງ ອັນນາ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຫັ້ນເນາະ ມາຮ່ວມກິດຈະກຳ ອັນ Fellow Congress ຫັ້ນ ລະພວກເຮົາກະມີໂອກາດໄດ້ພົບ ພົບຫຼາຍໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະຄົນມາແຕ່ອາຊີ ດອກ ຫຼາຍໆຄົນມາຈາກທັງໝົດ 43 ປະເທດ ມີທັງໝົດ 222 ຄົນເຈົ້າ ມາພົບກັນ ມາແລກປ່ຽນ network ມາຮູ້ຈັກກັນ ວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ເຈົ້າ ທອງວອນໄດ້ເດີນທາງມາເຫັນສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນເທື່ອທຳອິດ ໄດ້ໄປສັງເກດການ ອົບຮົມຢູ່ເມືອງ Decatur ລັດ Georgia ພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທອງວອນໄດ້ຢ້ຽມຢາມອະນຸສາວະລີທ່ານ Martin Luther King Jr. ນັກເຄື່ອນໄຫວຮຽກຮ້ອງເອົາສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ເດີນທາງມາພົບພໍ້ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທອງວ ອນໃນຕອນໜຶ່ງວ່າ Thongvone Sosamphan is here from Laos. Where is the ທອງວອນ ສໍສຳພັນ ໄດ້ມາຢູ່ທີ່ນີ້ຈາກລາວ ຢູ່ໃສ ເຊີນລຸກຂຶ້ນ ນາງມານີ້ຈາກລາວ ທີ່ນະຄອນ Atlanta ນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມອະນຸສາວະລີ ແລະ ສູນກາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໄວ້ອາໄລ

ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ ການນຳພາມີຢູ່ໃນໂຕຂອງທ່ານເອງ ທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ນຳໄດ້ ເພາະວ່າທຸກຄົນສາມາດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ໄດ້ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະລິນຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄ ລໃນການນຳພາ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຮູ້ຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກໍຄື ຄຸນຄວາມດີທີ່ເຕັມອົກເຕັມໃຈ ແລະ ຈິດວິນຍານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັກ That's pretty good ດີຫຼາຍ
ສ່ວນທອງວອນມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດທີ່ຈະນຳເອົາການຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສົບການທັງໝົດນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ນາງກ່າວວ່າ ກ່ອນອື່ນກະເຮົາກະຮູ້ສຶກດີໃຈເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ພິເສດດັ່ງກ່ າວ ກະອີກຕອນໜຶ່ງ ກະບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດແບບນີ້ ຂະນ້ອຍຄິດວ່າ ອັນທຳອິດທີ່ຂະນ້ອຍໄດ້ຮັບນີ້ ມັນຄືຄວາມກ້າຫານເນາະ ຄວາມເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ການຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຢາກໃຫ້ຫັ້ນນະ ເຮົາບໍ່ ຢາກເອົາແລ້ວ ດຽວນີ້ມັນຢາກໃຫ້ ກັບມາແລ້ວເຮົາ ກະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂຕເອງກ່ອນເນາະ ເພາະວ່າກ່ອນເຮົາຊິໄປບອກຜູ້ອື່ນໃຫ້ປ່ຽນ ເຮົາກະຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງເຮັດເປັນແບບຢ່າງ ອັນທີ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ ແລະກ ະເຂົ້າໃຈ ມັນ ມັນ ແມ່ນສິດເສລີພາບໃນການອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພາະວ່າອາເມລິການີ້ເປັນ ອັນນ່າ ເປັນ ເປັນບ່ອນທີ່ ທີ່ເຮົາເຫັນໄດ້ກັບຫູກັບຕາວ່າ ພວກເຮົາມະນຸດຊົນຫັ້ນນະ ມີສິດໃນການອອກຄຳ ຄິດຄຳເຫັນ ຄືຂະນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄປ ໄປເຫັນ ໄປນັ່ງຮ່ວມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຫຼາຍໆອັນ ປະຊາຊົນມາເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າຈະມາເອົາດິນໂຕນີ້ໄປ ອັນນ່າ ໄປສ້າງ ອັນນ່າ ເຮືອນ ເປັນເຮືອນສູງໆບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າສະຖານນີ້ມັນເປັນສວນສາທາລະນະ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ຂະເຈົ້າກໍ ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ແລະກະມາ ມາໂຫວດ ມາເວົ້າໃຫ້ຟັງ ມາຊີ້ແຈງໃຫ້ ອັນນ່າ commissioner ຕ່າງໆຫັ້ນນະຟັງ ແລະ ສຸດທ້າຍແລ້ວເພິ່ນກະຍົກເລີກ ບໍ່ເ ຮັດ ໝາຍຄວາມວ່າ power of expression ຫັ້ນນະ ຄັນ ຄັນເຮົາເຮັດ ຄັນເຮົາເວົ້າ ເຮົາກ້າ ເຮົາກ້າເວົ້າກ້າເຮັດຫັ້ນນະ ເຮົາສາມາດປ່ຽນ ປ່ຽນໄດ້ເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຊິ ຊິໄດ້ຮຽນໂຕນີ້ເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ ນ້ອງຈະໄດ້ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ ທີ່ໄດ້ຮຽນໄດ້ເຫັນ ແລະກະຊິພະຍາຍາມພັດທະນາຕົນເອງແມ່ນບໍ ເພື່ອວ່າຊິໄດ້ໄປຊ່ອຍປະຊາຄົມລາວຂອງເຮົາ ນ້ອງຄິດວ່າເລື່ອງນີ້ກະຊິເຮັດໄດ້ຍາກບໍ
ທຳອິດ ເອີ ກະອາດຈະເປັນການຍາກເນາະ ແຕ່ວ່ານ້ອງເຊື່ອວ່າ ຄັນເຮົາຄິດວ່າມັນຍາກແລ້ວຫັ້ນນະ ມັນກະຊິຍາກຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ບໍ່ຕ້ອງ ອັນ ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຄິດວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຄິດກ່ອນວ່າເຮົ າເຮັດໄດ້ ເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ແລະກະຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄ່ອຍໆ ລະ ໝູ່ ໝູ່ທັງຂ້າງ ຄົນອ້ອມຂ້າງກະຊິເຫັນວ່າເຮົາມີຈິງໃຈ ມີຈຸດປະສົງດີ ແລະ ຂະເຈົ້າກໍຈະຟັງ ແລະກະເກີດຄວາມຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ ວ່າຈັ່ງຊັ້ ນເທາະ ຄືວ່າຍາກບໍ່ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົາເອງ ຄັນເຮົາຄິດວ່າງ່າຍ ມັນກໍງ່າຍ ຄືຄິດວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ກະເຮັດໄດ້ ຄັນເຮົາບອກໂຕເອງວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມ ແຕ່ວ່າເຮົາແພ້ແລ້ວເດ້ ເຮົາ ເສຍແລ້ວ
ນັ້ນແມ່ນການສຳພາດນາງທອງວອນ ຈາກ ສປປ ລາວ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ ວີໂອເອ